ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook
ແມລເບີນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຊົນນະບົດວິກຕໍເຣຍ ຜ່ອນຄາຍກົດເກນຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງຫ້າມເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວບັດນີ້ ເປັນທີ່ຊາບດີແລ້ວວ່າ ໂຄວິດ-19 ເພພັງເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເ ລຍ ຈົນລົ້ນຕົກໄປຢູ່ໃນຂັ້ນຄົງພື້ນ Recession ແລ້ວ ລັດວິກຕໍເຣຍທີ່ຈຳຕ້ອງລັອກດາວຂັ້ນລະດັບ 4 ສຳລັບແມລເບີນ ແລະ ລະດັບ 3 ສຳລັບທົ່ວລັດວິກຕໍເຣຍ ແນ່ນອນແມ່ນຖືກເພພັງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມໃນດ້ານເສດຖະກິດ ທັງຂັ້ນລັ ດ ແລະ ຂັ້ນແຫ່ງຊາດດ້ວຍ ຄົນເລືອດລາວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກໍເປັນຄົນທີ່ເຮັດການຄ້າການຂາຍ ຫຼືວ່າກະທຳທຸລະກິດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ ເປີດຮ້ານອາຫານເປັນຕົ້ນ ຮ້ານອາຫານບູໄທ ໃນເມືອ ງຈີລອງ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເປັນຮ້ານໜຶ່ງທີ່ມີຄົນລາວເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ຮ້ານດັ່ງກ່າວເດີນໄດ້ດີໃນດ້ານທຸລະກິດ ບັດນີ້ ຮ້ານທີ່ເວົ້ານັ້ນເປັນແບບໃດ ກັນ ແລະ ຈະເປັນແນວໃດ ພາຍຫຼັງທີ່ລັດວິກຕໍເຣຍຫາກກ້າວອອກຈາກການຕ້ອງຫ້າມເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂັ້ນລະດັບ 4 ແລະ ລະດັບ 3 ແມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດຍານາງດາວອນ ອິນທະວົງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ສ ະບາຍດີ ອັນ ຍານາງດາວອນ ອິນທະວົງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຮ້ານອາຫານນີ້ນາ ຍ້ອນທີ່ວ່າໂຄວິດ-19 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດຍານາງໃນເວລາກ່ອນນີ້ ກໍແມ່ນວ່າມີບັນຫານະ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ນີ້ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກ ຕໍເຣຍນີ້ ສຳລັບເຂດຊົນນະບົດຄືຈີລອງນີ້ ມັນກະຄາຍອອກ ຫຼືວ່າມາຍອອກ ຜ່ອນຜັນ restriction ຫຼືວ່າການຕ້ອງຫ້າມລົງແລ້ວນີ້ ມັນເປັນແນວໃດສຳລັບຍານາງເນາະ ອືຮຶ ອືຮຶ ມັນກໍບໍ່ແປກປານໃດ ເພາະວ່າເຮົາກໍ restriction ກໍມີ eat in ເນາະ ສຳລັບຮ້ານອາຫານນີ້ກະມີ eat in ທາງໃນນີ້ ມີແຕ່ maximum 10 ຄົນຊື່ໆ ແລ້ວກະ ແຕ່ວ່າເຮົາມີ al fresco dining ທາງນອກ ທາງນອກ ແບບວ່າ maximum 50 ຄົນ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍ we can't hold 50 ຄົນ ແຕ່ ແຕ່ວ່າກໍມີໂອກາດເອົາ ເອົາ ຄົນເຂົ້າມາ ເຮົາ ອ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວກະເປີດໄດ້ແຕ່ last week ເນາະ last week ເປີດໄດ້ ແຕ່ວ່າເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດເທື່ອ ເພິ່ງສິມາເປີດ ເປີດວັນເສົານີ້ ເພາະວ່າຄົນເຂົາເຈົ້າຢາກມາກິນເຂົ້າລະ ເຂົາເຈົ້າຢາກພາມາກິນເຂົ້າທາງໃນ ມັນ ເຂົາເຈົ້ າ exciting ໜ້ອຍໜຶ່ງຢູ່ ມັນກໍບໍ່ແຕກຕ່າງປານ

ມາ book ສ່ວນຫຼາຍສິ booking ເຂົາເຈົ້າບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ walk-in ມີຕົນ ມີແຕ່ booking ສ່ວນຫຼາຍ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເປີດມາຈັກຄົນໄດ້ ເພາະວ່ານັ່ງທາງໃນເນາະ maximum 10 10 ຄົນ ແຕ່ວ່ານັ່ງແຕ່ລະໂຕະ ແຕ່ລະໂຕະນີ້ນະ ຕ້ອງມີສອງ ຄົນເທົ່ານັ້ນ maximum 2 people ເທົ່ານັ້ນ ສອງຄົນເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວໃນ ໃນເທື່ອກ່ອນນີ້ທີ່ວ່າມີ restriction ມັນສ້າງບັນຫາເຮັດໃຫ້ຍານາງຂາດເງິນຂາດຄຳຫຼາຍບໍ່ ຫຼາຍ ຫຼາຍ ຄັນສິເວົ້າເລື່ອງເປັນເປີເຊັນເດີ້ ສິ

ກໍຖອຍ ຖອຍ zero percent ເລີຍລະ ຄັນເວົ້າລະ zero percent ແລ້ວກໍ ອ່າ local ນີ້ກໍມີແຕ່ແບບວ່າ ຄັນມີຫົກສິບເປີເຊັນເນາະ ກໍມີແຕ່ສາມສິບເປີເຊັນ ຄັນເບິດລະ ຫຼຸດຫຼາຍ ຫຼຸດ ຫຼຸດ ຫຼຸດຫຼາຍຂະໜາດເລີຍລະ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ປິດຮ້ ານຕີ້ ບໍ່ໄດ້ປິດ ບໍ່ໄດ້ປິດ ໂອ້ ແປວ່າອາໄສແຕ່ take away ບໍ່ໄດ້ປິດ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າເຮົາກໍ ເຮົາມີ very good base ຊະ ມັນ ມັນມີ customer ດີແລ້ວນະ ລະບາດນີ້ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຂາດທຶນຢູ່ ແຕ່ວ່າກໍພໍໄປໄດ້ຊົ່ວຄາວ ຄັນວ່າຮວດກ່ອນມັນເປັນຈັ່ ງຊີ້ ລະຮວດນີ້ມັນກະເປີດບໍ່ເຕັມ 100% ຈັ່ງຊີ້ນີ້ ຍານາງຄິດວ່າຊິມີບັນຫາຕໍ່ໄປບໍ່ ອັນນີ້ມັນ ມັນ ມັນຂຶ້ນກັບຄົນວ່າເຮົາຊິ ເຮົາຊິພັດທະນາຈັ່ງໃດ ລ້ານ ຮ້ານເຮົານີ້ຊິພັດທະນາຈັ່ງໃດ ຊິ ຊິ advertise ຈັ່ງໃດເນາະ ແຕ່ວ່າສຳລັບຮ້າ ນເຮົານີ້ຄື ຄືຊິ be ok ຢູ່

ຕິດຕໍ່ມາທາງເທເລໂຟນບໍ່ ຫຼືວ່າທາງໂຊຊຽວມີເດຍ ເທເລໂຟນ ເທເລໂຟນ ໂອ້ ເທເລໂຟນສ່ວນຫຼາຍ ອ່າ ແມ່ນ ລູກຄ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕິວ່າແພງບໍ່ ເພາະວ່າ take away ນີ້ ເຮົາຄິດຄ່າອາຫານທີ່ວ່າເຮົາຂາຍແລ້ວຍັງບໍ່ແ ລ້ວ ຍັງຄິດຄ່າສົ່ງອີກເດ້ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ວ່າແພງໂພດບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍ ບໍ່ຕິ ບໍ່ complain ໂອ້ ບໍ່ complain ຈັກເທື່ອ ບໍ່ ບໍ່ complain ບໍ່ ບໍ່ເຄີຍ complain ເລື່ອງນີ້ ເພາະວ່າຮ້ານ ອັນເຮົານີ້ delivery ເນາະ ກໍມີລົດລາຄາ ຄືຈັ່ງແບບວ່າ delivery ພາຍໃນ within 5 kilometer ນີ້ນະ ເຮົາ ນີ້ ເຮົາບໍ່ deliver ກາ ກາຍນອກເຂດນັ້ນ ເພາະວ່າເຂດມັນໄກໂພດ ເອີ ເອີ ກະ delivery ກະແບບວ່າ ກະ ກັນ ພາຍໃນ ເຮົາກໍມີກຳນົດເນາະ ກຳນົດວ່າ 50 dollar for example ນະ ເຮົາກໍບໍ່ charge ເຂົາເຈົ້າພາຍໃນ 5 ກິໂລຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍ complain ແ ລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຄົນທ້ອງຖິ່ນສັ່ງອາຫານຈາກຮ້ານໄປກິນຢູ່ບ້ານເຂົາເຈົ້າເອງຫັ້ນນະ ສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ເຂົາເຈົ້າສັ່ງຢູ່ໃນລາຄາປານໃດເນາະ ລາຄາປານໃດນີ້ 50 ເຖິງ 100 50 ເຖິງ 100 ແມ່ນ ລະບໍ່ແມ່ນໜ້າເກົ່າ ເລື້ອຍໆບໍ່ ສັ່ງມາ ສ່ວນຫຼາຍ ຊ່ວງ ຊ່ວງໂຄວິດນີ້ໜ້າເກົ່າເລື້ອຍໆ ບໍ່ຄ່ອຍມີ customer ໃໝ່ ບໍ່ຄ່ອຍມີ customer ໃໝ່ ໃຫ້ລະ ຄັນວ່າ ກໍ ກໍເວົ້າ ເວົ້າເຖິງ ອ່າ ມີ good customer base ລະ customer base ກໍໜ້າເກົ່າສ່ວນຫຼາຍ ຕອນ ຕອນ restriction ນີ້ນະ ແລ້ວຄົນລາວເຮົາເນາະ ຫຼື ວ່າຄົນໄທກໍດີ ໃນເມືອງຈີລັງນີ້ມັນກະບໍ່ຫຼາຍ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີໂຄວິດ 19 ນີ້ ມັນມີຄົນໄທ ຄົນລາວມາສັ່ງ take away ຈາກຮ້ານຂອງຍານາງຫຼືບໍ່ ກໍບໍ່ຄ່ອຍມີ ຮ້ານອາຫານໄທນີ້ຢູ່ຈີລອງນີ້ເດີ້ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານເ ຮົາເປັນຮ້ານອາຫານໄທ ຢູ່ຈີລອງນີ້ມີ ມີປະມານ 22 ຊາວສອງ ອ່າ ຮ້ານເນາະ ອືມ ອ່າ ມັນກໍຫຼາຍເຕີບ ແຕ່ວ່າຜູ້ໃດກໍ ຜູ້ໃດກໍເຮັດກິນກໍເປັນ ບໍ່ ບໍ່ ສ່ວນຫຼາຍ ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຄ່ອຍມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ມີແຕ່ຝະ ອັນນັ້ນ ນີ້ ນີ້ ຄົນຕ່າງຊາດ ນີ້ໝາຍເຖິງວ່າຄົນລາວຄົນໄທນີ້ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍຈະໄປກິນນັ້ນກິນນີ້ຢູ່ຮ້ານອາຫານ ຫຼືສັ່ງກິນ ເຂົາເຈົ້າເຮັດເອງຊັ້ນບໍ ອ່າ ມັນແລ້ວແຕ່ຄົນ ແລ້ວແຕ່ຄົນ ກໍສ່ວນຫຼາຍນະ ຄືຈັ່ງເຮົາເອງເນາະ ກໍມັກໄປກິນຮ້ານອ າຫານຄົນອື່ນ ແຕ່ຕອນເວລາ restriction ນະ Covid restriction ນະ ໂອ້ຍ ບໍ່ຢາກໄປເລີຍ ບໍ່ຢາກໄປ ເຮັດກິນຢູ່ບ້ານດີກວ່າ ຊິມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບວ່າບໍ່ exciting ນະ ບໍ່ exciting ແບບວ່າ ໂອເຄ ຢູ່ຈັ່ງຊີ້ລະ ຢູ່ ຢູ່ສະບາຍ ຢູ່ງ່າຍໆ ຢູ່ງ່າຍໆ live simple ນະ live simple ເຖິງແມ້ວ່າ ຊິມີຮ້ານອາຫານ ເຮົາກໍເຮັດ ໄປຮ້ານອາຫານ ໄປເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ກໍໄປເປີດແລ້ວ ໄປເປີດແລ້ວກໍ ອ່າ ອ່າ ໃຫ້ແຂກເຂົ້າມາ ເພາະວ່າແຂກເຂົາເຈົ້າກໍແບບວ່າ please don't oh don't don't shut your door please don't shut your door ເຮົາກໍໂອເຄ ເຮົາກໍມີ ຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຮົາເປີດນະ ແລ້ວກ່ຽວ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງອາຫານນີ້ນະ ເມື່ອກີ້ນີ້ ຍານາງເວົ້າວ່າຮ້ານອາຫານຂອງຍານາງນີ້ແມ່ນຮ້ານອາຫານໄທ ມັນກໍມີບາງຄັ້ງບາງຄາ ວຄົວອາຫານລາວໃຫ້ຄົນລາວບໍ ຖ້າວ່າມີຄົນລາວໄປກິນ

ແມ່ ແມ່ນລະ ບໍ່ແມ່ນເງິນກີບ ບໍ່ແມ່ນເງິນບາດ ເອີ ກໍດີຢູ່ດອກວ່າ ອັນ ແມ່ນອັນໃດກໍແມ່ນໄທໝົດ ລະເງິນກໍແມ່ນເງິນໂດລາອົດສະຕຣາລຽນ ລະກໍເຂົ້າຖົງຄົນລາວເຮົາ ມັນກໍດີຕົວະແບບນີ້ນະ ກໍດີຕົວະ ແລ້ວ ມັນກໍ ໃ ນເມື່ອທີ່ວ່າລັດວິກຕໍເຣຍມັນ ease ຫຼືວ່າມັນຜ່ອນຄາຍກົດເກນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ ເມືອໜ້າ ໃນຂ້າງໜ້ານີ້ຊິຜ່ອນຄາຍລົງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມນີ້ນະ ຍານາງກະວ່າອະນາຄົດຂອງຮ້ານ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້ 2-3 ສັບປະດາ ຫຼື ເດືອນໜຶ່ງຂ້າງໜ້ານີ້ ມັນ ມັນ ມັນຊິດີຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍຫຼືບໍ່ເນາະ ຄິດວ່າມັນກໍ ເຮົາເປັນຄົນຄິດບວກຢູ່ແລ້ວເນາະ positive thinking ນະ ອືມ ແບບວ່າເຮົາ ເຮົາເຮັດຫຍັງກໍຕ້ອງໃຫ້ມັນສຳເລັດເນາະ ອັນນີ້ມັນເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ແມ່ນເ ກີດແຕ່ ແຕ່ເຮົາຜູ້ດຽວ ມັນບໍ່ແມ່ນເກີດຜູ້ດຽວ ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ປະເທດນີ້ຜູ້ດຽວ ທົ່ວໂລກ ທຸກໆຄົນມັນຊິມີບັນຫາດຽວກັນ ເຮົາກໍພະຍາ ພະຍາຍາມລະ ໂອເຄ ຊິຈັ່ງໃດ ເພາະມັນຊິເປັນລະບົບການໃໝ່ແລ້ວ ອັນນີ້ນະ ເຮົາກໍຊິແບບ ຢູ່ ອັນ ອັນໂລກບ້າ ພາ ພາໄປທາງໃດ ເຮົາກໍຊິໄປທາງນັ້ນຫັ້ນນະ ເຮົາຊິບໍ່ແບບວ່າ ບໍ່ ບໍ່ ກໍບໍ່ຖອຍ ບໍ່ຖອຍ ເພາະວ່າມັນຊິເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ມັນ ມັນເປັນແບບ obstacle ຊື່ໆ it's a challenge time but ເຮົາກໍຊິ ເຮົາກໍຊິ ອ່າ ຄິດໄ ອເດຍນັ້ນໄອເດຍນີ້ if if anyone can do it you can do it too ຫັ້ນນະ attitude ແບບຈັ່ງຊັ້ນ ອືມ ເຂົ້າໃຈ ແລ້ວໃນ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນມີໂຄວິດ 19 ລະກະມີການຕ້ອງຫ້າມ ໃນເວລາຜ່ານມາ ດຽວນີ້ ແລະໃນອະນາຄົດນີ້ນະ ກໍແນ່ນອນລະ ຮ້ານອາຫ ານ ດັ່ງຍານາງເວົ້າ ຢູ່ຈີລອງນີ້ມັນມີ 22 ຮ້ານອາຫານລາວອາຫານໄທຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງມາກມາຍຈັ່ງຊີ້ນີ້ ໃນການແຂ່ງຂັນນີ້ ຍານາງເຮັດແນວໃດເນາະ ທີ່ວ່າຊິໄດ້ຜົນດີ ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນການແຂ່ ງຂັນ ແຂ່ງຂັນ ເພາະວ່າທຸກ ແຕ່ລະຮ້ານ ແຕ່ລະຮ້ານໄທນີ້ເນາະ ມີ ມີ ມີລະບົບການຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ທຸກຄົນເຮັດແຊບເບີດ ແຊບ ແມ່ນຢູ່ ແຕ່ວ່າເຮັດ ແມ່ນຢູ່ເຮັດແຊບ ແຕ່ວ່າໃຜໆກໍຕ້ອງການລູກຄ້າຫຼາຍນີ້ ຍາ ນາງມີໂຄງການເຮັດແນວໃດຊິໄດ້ລູກຄ້າຫຼາຍ ລະກະມີດີມີເດັ່ນວ່າຊັ້ນເທາະ very simple ຄື ຄືຈັ່ງເຮັດ ເລີ່ມຂຶ້ນ ເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ ແຕ່ຕົ້ນເນາະ ເລີ່ມຕົ້ນເນາະ ກໍ good service delicious food ອາຫານດີໆ ອາຫານ clean clean ອ່າ service ດີໆ ແບບວ່າມັນກໍບໍ່ໄດ້ມີ ອີ່ຫຍັງເລີດເລີງ ແລະ ຮ້ານອາຫານເຮົາກໍມັນກະຈາຍ ມັນຢູ່ Geelong ມັນບໍ່ແມ່ນເມືອງນ້ອຍໆ ມັນຈະກະຈາຍອອກໄປ ມັນບໍ່ ບໍ່ໃກ້ ໃກ້ກັນປານໃດ ແຕ່ວ່າຄົນທຸກຄົນທຸກຮ້ານ ແຕ່ວ່າໄດ້ ໄດ້ພູດຄຸຍກັບເຂົາເຈົ້າວ່າເຂົາເ ຈົ້າກໍ busy ຄືກັນ ລາງ ລາງ ລາງເທື່ອນະ ເຮົາ busy ເຂົາເຈົ້າກໍ busy ຄືກັນ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີ competition ແບບຊິ ແບບວ່າດຶງດູດ ເອົາ ເອົາແຂກຈາກຮ້ານນັ້ນມາ ເອົາຈາກຮ້ານນີ້ ບໍ່ມີເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ເພາະວ່າທຸກຄົນກໍມີ ມີແຂກຂອງເຂົາເຈົ້າເ ອງ ມັນ ມັນພໍຢູ່ ຄົບຢູ່ ຄັນມາເປີດອີກສອງສາມຮ້ານນີ້ກະໄດ້ ໂອເຄ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດນີ້ນະ ໃນເມື່ອປະມານສີ່ສິບປາຍປີ ຫຼືວ່າຫ້າສິບປີມາແລ້ວນີ້ ເຫັນຮ້ານອາຫານຈີນຢູ່ໃນເມືອງຊານຟຣານຊິສໂກ ຄ າລິຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມລິການະ ເຂົາເຈົ້າເອ້ຮ້ານຂອງເຂົາເຈົ້ານີ້ປານວ່າຢູ່ເມືອງຈີນພຸ້ນໃດ໋ ເພື່ອວ່າດຶງດູດເອົາລູກຄ້ານີ້ນະ ແລ້ວຮ້ານຂອງຍານາງນີ້ໄດ້ເອ້ເໝືອນດັ່ງຢູ່ໃນບາງກອກຫຼືບໍ່ ບໍ່ໄດ້ເອ້ເຖິ ງຂະໜາດນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເອ້ເຖິງຂະໜາດນັ້ນ ເພາະວ່າເຮົາຊິແບບວ່າບັນຍາກາດແນວໜຶ່ງອີກ ມັນ ມັນ ເພາະວ່າ 1 ນະ ເຮົາຢູ່ໃນຕຶກ ຕຶກທີ່ມັນມີແບບວ່າມີ control ນະ ມັນມີ body corporate control ເຮົາຊິໄປເຮັດເອ້ຄືຈັ່ງ ຄືຈັ່ງຢູ່ Bangkok ນີ້ກໍຄືຊິຍາກ ຢູ່ ເພາະວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຕຶກເຮົາເອງ ຄັນສົມມຸດວ່າເຮົາຊິເຮັດຢູ່ທາງຂ້າງເນາະ ເຮົາຈະເປັນຢູ່ມ່ອງໃດ ມ່ອງໃດມ່ອງໜຶ່ງນະ ຂອງ ຂອງບ້ານເຮົາເອງ ຕຶກເຮົາເອງ ຄືຊິເປັນໄປໄດ້ຢູ່ ອັນນີ້ ອັນນີ້ເພາະວ່າເຮົ າຢູ່ໃນ Waterfront ເລີຍແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າມີ ມີ system ຂອງເຂົາເຈົ້ານະ ເຮົາກໍເລີຍແບບວ່າ have to we have to follow the the guideline the body corp guideline ແຕ່ວ່າເຂົ້າໄປຮ້ານແລ້ວກໍມີແຕ່ມີ good feeling ເລີຍລະ ເປັນ ເປັນ ເປັນໄທເລີຍລະ ອໍ ປານວ່າຢູ່ບາງກອກພຸ້ນລະເນາະ ແມ່ນ ແມ່ນ ມີ it's beautiful ຮ້ານນີ້ beautiful ອັນຜູ້ໃດ ຄົນ ຄົນໄທ ລາວ ຝຣັ່ງກິດເຂົ້າ ເຂົ້າມາກໍຈະວ່າ ອໍ love it I love the feeling it's like we're in Bangkok ແຕ່ວ່າເຂົ້າໄປໃນຮ້ານຊິເປັນ ມັນຊິ feeling ຮ້ານອາຫານໄທເລີຍແຫຼະ ແຕ່ວ່າຂ້າງນອກນີ້ຊິບໍ່ປານໃດ ເອົາ ຈັ່ງໃ ດກໍຢ່າ ກໍຂໍໃຫ້ຍານາງບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ຄ້າໄດ້ຂາຍໝານໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີການຜ່ອນຄາຍໂຄວິດ 19 ກົດເກນຕ່າງໆນີ້ລະ ຂໍຂອບໃຈທີ່ໃຫ້ສຳພາດ ຂໍຂອບໃຈ ໂດຍ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ໂອເຄ ບາຍບາຍ ສຳລັ ບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook